ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາທຸກຍາກໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນປີ 2019 ປະຕິບັດໄດ້ຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທົ່ວປະເທດລາວ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ທ່ານສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ເຈົ້າແຂວງ ແລະ ເລຂາພັກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຄວາມຍາກຈົນຂອງປະ ຊາຊົນລາວໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນປີ 2019 ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕ່ຳກວ່າແຜນການ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ຄື ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 9 ເປີເຊັນ ຂະນະທີ່ແຜນການໄດ້ວາງໄວ້ ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍບໍ່ຫຼຸດ 9.5 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2018 ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກສົງຄາມການຄ້າ ທີ່ມີການປັບພາສີການຄ້າໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ລະຫວ່າງຈີນກັບສະຫະລັດອາເມລິການັ້ນ ໂດຍຈາ ກຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫຼື ຈີດີພີ ຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີມູນຄ່າລວມ 18,890.74 ຕື້ກີບ ຄິດສະເລ່ຍເປັນລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນໄດ້ທີ່ 2,126 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ຊຶ່ງຕ່ຳກວ່າແຜ ນການວາງໄວ້ທີ່ລະດັບ 2,188 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ໂດຍພາກກະສິກຳຂະຫຍາຍຕົວພຽງແຕ່ 2 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າໄພນ້ຳຖ້ວມເຮັດໃຫ້ການຜະລິດເຂົ້ານາປີໄດ້ພຽງ 599,231 ໂຕນ ຫຼື ທຽບກັບ 68.75 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການ ສ່ວນພາກບໍລິການກໍຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 10.09 ເປີເຊັນ ໂດຍຫຼຸດແຜນການ 0.8 ເປີເຊັນ ແລະ ພາກອຸດສາຫະກຳທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 13.46 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງເກີນຄາດໝາຍ 0.84 ເປີເຊັນ ອັນເປັນ ຜົນຈາກການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດຕ່າງຊາດໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນເຊໂນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນເຊໂນໃຫ້ການຢືນຢັນ ວ່າ ການລົງທຶນຂອງຕ່າ ງປະເທດ ອັນນີ້ເປັນອຸດສາຫະກຳໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ ມັນມີອຸດສາຫະກຳຂອງນັກທຸລະກິດຍີ່ປຸ່ນ ຕໍ່ໂຮງງານຜະລິດກ້ອງ Nikon ໂຮງງານຜະລິດອາໄຫຼ່ລົດ Toyota ໂຮງງານຜະລິດລົດ Hyundai ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໂຮງງານຜະລິດອາໄ ຫຼ່ເຮືອບິນ Boeing 787 ໂຮງງານຜະລິດອາໄຫຼ່ເຮືອບິນ Airbus ຂອງຮອນແລນ ໂຮງງານຜະລິດແກ້ວແວ່ນຕາ Essilor ຂອງຝຣັ່ງ ຖືວ່າການປະຕິບັດທີ່ທັນເປັນອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດແມ່ນໄດ້ຂະຫຍາຍຕົ ວດີຂຶ້ນ ສ່ວນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ກໍສາມາດລົບລ້າງບັນຫາຍາກຈົນໄດ້ 952 ຄອບຄົວ ແລະ ປະກາດໃຫ້ 9 ບ້ານຫຼຸດພົ້ນຈາກບັນຫາຍາກຈົນ ຈຶ່ງຍັງເຫຼືອ 7,048 ຄອບຄົວໃນ 94 ບ້ານ ທີ່ຈະຕ້ອງດຳເນີນມາດຕະການໃນທຸກວິທີທາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກບັນຫາຍາກຈົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ພາຍໃນປີ 2020 ນີ້ ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ທະນາຄານໂລກປະຈຳລາວ ເປີດເຜີຍວ່າ ກອງທຶນລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃນລາວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ 54 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາພື້ນຖານໂ ຄງຮ່າງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ໃນຊ່ວງປີ 2017 ຫາ 2019 ໃນນີ້ ລັດຖະບານລາວໄດ້ປະກອບສ່ວນພຽງ 6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍລາວຍັງມີຄອບຄົວຍາກຈົນເຫຼືອຢູ່ 64,593 ຄ ອບຄົວໃນ 1,536 ບ້ານ ທີ່ລັດຖະບານລາວຈະຕ້ອງດຳເນີນມາດຕະການລົບລ້າງໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນປີ 2020 ສ່ວນສະພາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດຄາດໝາຍໄວ້ວ່າ ລາວຈະຫຼຸດພົ້ນຈາກສະພາບດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2024 ເພາະລັດຖະບານລາວ ປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 2 ໃນ 3 ເງື່ອນໄຂ ຄື ຍອດລາຍຮັບແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ GNI ຕ້ອງບໍ່ຫຼຸດ 1,242 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນ ຊຶ່ງລັດຖະບານລາວປະຕິ ບັດໄດ້ທີ່ລະດັບ 1,996 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນ ໃນປີ 2015 ສ່ວນດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ HAI ຕ້ອງເຖິງອັດຕາສະເລ່ຍ 66 ເປີເຊັນ ໂດຍລັດຖະບານລາວປະຕິບັດໄດ້ທີ່ລະດັບ 72.8 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2015 ຈຶ່ງຍັງເຫຼືອພຽງແຕ່ດັດຊະນີຄວາ ມອ່ອນໄຫວທາງເສດຖະກິດ EVI ທີ່ຕ້ອງຕ່ຳກວ່າ 32 ເປີເຊັນ ແຕ່ລັດຖະບານລາວຍັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທີ່ລະດັບ 33.7 ເປີເຊັນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ VOA